رب تبارڪ و تعاليٰ سان وفاداري ڪئي انهن جي عزت الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو اجر ڪريم سان انهن جي اجر ڪريم سان عزت ٿيندي وڏو اجر ڪائنات ۾ قدرتون، هوا ۽ هوا ۾ انهن شين کي هلائڻ، الله تعالي انسانيت کي پنهنجي تصرفات کان آگاهه ٿو ڪري ۽ پنهنجي قوت ٻڌائي ٿو جنهن ۾ انسان غور ڪري ته الله جي ڪارسازي پئي نظر اچي هن سورت جو نالو آهي ناجيه نالو اٿس واقيه، ناجيه واقيه، بچاءُ ڪندڙ، ڇوٽڪارو ڏيندڙ. هن سورت کي جيڪو رات جو پڙهندو عذاب قبر کان محفوظ رهندو. هن جو پڙهندڙ سورت هن کي نه ڇڏيندي، ايترو بدڪار هجي جو وڃي جهنم ۾ پئي ته به سورت ڇڪي جنت ۾ آڻيندس.
ملڪ سورت تبارڪ جي معنيٰ تعاظم وتڪاثر خيره وبرڪته اهو الله جنهن جون خير ۽ برڪتون عظمتون اڻ کٽ آهن برڪتون اڻ کٽ بيده الملڪ جنهن جي هٿ ۾ آهي راڄ بادشاهي وهو علي ڪل شيء قدير هر شيء تي قادر آهي. انهي تي بحث ڪيو اٿن ته شيء جو اطلاق باري تعاليٰ تي ٿيندو؟ جڏهن ته شيء جي تعريف آهي الممڪن والموجود.

الله تعاليٰ قرآن ۾ فرمائي ٿو ان الله ڪتب عليٰ نفسه الرحمت الله تعاليٰ پنهنجي نفس کي تي رحمت لکي آهي نفس شيء من الاشياء آهي تنهن ڪري شيء ته چئبو ڇو ته نفس جي شيء آهي باقي رهيو ڪل شيء ان ۾ داخل ۽ مقدورات ۾ يا استثناء آ عقلي. ٻي شيء جي معنيٰ توهان چئو ٿا ممڪن موجود، سو شيء جي معنيٰ ما يعلم و يخبر عنه به آهي. ما يعلم جنهن جو علم ڪجي و يخبر عنه جنهن جي خبر ڪجي. ته الله تعاليٰ جو علم به ٿيندو آهي ته الله آهي، ان جون خبرون به ڪبيون ته رب اسان جو اهڙو آهي. تنهن ڪري شيء جي تعريف به سچي آهي. جيڪا ممڪن پئي چئي وجوده و عدمه ٻئي غير ضروري سو اها تعريف به هاڻي نه رهي باقي مقدورات سو استثناء عقل ئي انهيء کي ڪڍي ٿو

اهو عدم ٿي پيو هاڻي نظر جو پر ان ۾ ملڪو آهي صلاحيت آهي ذاتي يا صلاحيت هوندي آهي نوع جي ڪري مادرزاد هڪڙو ماڻهو آ انڌو ذاتي طور هاڻي صلاحيت ڪانهيس پر نوع انساني ۾ صلاحيت آهي تنهن ڪري هن ۾ صلاحيت آهي نظر جي اهو به عدم ۽ ملڪو آ يا جنس قريب جي ڪري هجي حيوان وڇون ذات جي ڪري به انڌو، نوع به سارو انڌو اٿس، پر جنس قريب حيوان انهن کي اکيون آهن، تنهنڪري هن کي جنسي صلاحيت آهي. مادرزاد کي نوعي صلاحيت آهي. جنهن شخص جون اکيون نقصان ۾ آيون آهن، تنهن کي ذاتي صلاحيت آهي. پوء موت ۽ حياتي جو تقابل عدم ۽ ملڪي جو ڪندا آهن. مگر خلق الموت والحياة ان ڳالهه کي ٽاري ٿي. موت به مخلوق آ معنيٰ موجود آ، حيات، جيئڻ، اهو به موجود آ. ٻه وجود آهن، تنهنڪري تقابل عدم ۽ ملڪي جو نه بلڪه تقابل تضاد جو ٿيندو. ٻه امر وجودي، هر هڪڙو ٻئي تي موقوف ڪونهي. موت حياتي تي حياتي موت تي موقوف ناهي. پنهنجي وجود ۾ جيئن اڇاڻ ۽ ڪاراڻ، پنهنجي وجود ۾ هڪ ٻئي تي موقوف نه آهن، تقابل هن جو پاڻ ۾ عدم ملڪه جو آ، محل جيڪا هوندي هڪڙي جي صلاحيت رکي ٿي ٻئي جي اتصاف سان. اڇو ڪپڙو آهي، اڇاڻ سان موصوف آ، پر ڪارهه سان به موصوف ٿي سگهي ٿي. ڪارو ڪپڙو آهي، ان جي محل آهي ڪپڙو جنهن ۾ ڪارهه پيل آ، پر اهو سفيدي سان موصوف ٿي سگهي ٿو.

پلي ئي بند ڪرڻو آسان ٿي پوندو آهي، تنهنڪري ان علوم کي سلف صالحين دخل ڏنو آهي ۽ ان کي چيو اٿن ته اهي علوم هجڻ گهرجن هڪ عالم جي لاء حضرت مولانا عبيدالله سنڌي رحمت الله عليه فرمائيندا هئا ته منطق جا سڀ ڪتاب پڙهائيندا ڪيو منطق جا ٻاويهه ڪتاب سڀ پڙهائيندا ڪريو ڇو ته اسان کي سلف صالحين جي اصطلاحات ۽ تصنيفات مجبور ڪيو آهي انهيء ڳالهه لاء. اهي اهڙي دور ۾ هيا جن کي انهن ماڻهن کي جواب ڏيڻو پوندو هو. تنهنڪري اهي پاڻ پڙهيا پوء انهن کي ائين ئي معقولات سان جواب ڏنائون. هاڻي انهن جي ڳالهين کي سمجهڻ لاء اسان کي به تاسي ڪرڻي آهي، اختيار ڪرڻو آهي انهيء کي. تنهنڪري هڪ عالم جي لاء معقولات جو هجڻ. ضروري آهي. اڄوڪو دور تيئن فتني جو آهي. طرح طرح جا يورپ جا اعتراض ٿا اچن. تن کي به جواب انهيء ئي علمن سان ڏئي سگهجي ٿو. موت ۽ حياتي ٻئي مخلوقي شيون آهن. ٻئي وجودي امر آهن.

حديث شريف ۾ اچي ٿو ته موت جي شڪل عالم مثال ۾ هڪڙي دنبي جي شڪل آهي ۽ حياتي جي شڪل هڪ گهوڙي جي شڪل آهي قيامت جي ڏينهن الله تعالي جنت ۽ جهنم جي وچ تي يحيٰ عليه السلام کي حڪم ڪندو ته ان موت کي ذبح ڪر موت کي آندو ويندو، ڪاري دنبي جي شڪل هوندي، پوء اتي ان کي ڪهندو. پوء ايندو ته الحيات خلود لا موت، حياتي هاڻي هميشه آهي موت ڪونهي. جنت وارا اهو واقعو ڏسي اهڙو خوش ٿيندا جو جنت جون سڀ نعمتون هنن کي گهٽ نظر اينديون پر حياتي هنن جي لاء وڏي ڳالهه ٿي پوندي. جهنم وارا موت کي مرندو ڏسي ايڏا ڏکوئبا جو ڄڻ جهنم جو عذاب هنن کي گهٽ نظر ايندو. موت اچي ها ته جان ڇڏائي ها، اهو وسيلو ختم ٿي ويو. موت هر شيء جو علاج آهي، علاج ختم ٿي ويا. رب تعاليٰ حياتي موت جو غرض ۽ غايت ٻڌائي آهي، ليبلوڪم ايڪم احسن عملا. توهان جي مٿان حياتي موت جو توارد هن لاء ٿيو آهي ته جيئن توهان کي ڏسي جاچي. بلاء چئبو آهي جاچڻ کي. ڪهڙو آهي توهان ۾ سهڻو ازروء عمل جي. عمل ڪنهن جا سٺا آهن. رب تعاليٰ حياتي موت جي گردش مخلوق تي انهيء لاء ڪئي آهي جي ايڪم احسن عملا ظاهر ٿئي ۽ اهو خاص انسان سان آهي. عمل ۽ فعل ۾ اهو فرق آهي ته صاحب نيت جي کي عمل چئبو. نيت جو صاحب ناهي ته ان کي فعل چئبو. تنهنڪري حيوانن جو فعل افعال چئبو آهي. افعال الدابة، حرڪتون جانور جون. عمل چئبو آهي انسان جي ڪمن کي ڇو ته ان ۾ نيت هوندي آهي. انما الاعمال بالنيات. حياتي جا ٽي درجا آهن. چوٿون درجو. شرع ۾ معتبر آ، اڳي عقل ۾ معتبر نه هو، هاڻي ڀلي هجي آهي به. چار شيون هن درجي ۾، جمادات، پٿر جهڙيون شيون، سون چاندي به ان ۾ اچي ويو، هيرا جواهرات، ۽ نباتات، سلا، انهي کي ڇڏيو، انهي ۾ حياتي ڪانه ليکي هي اڳين، باقي نباتات ۾. سلن گاهن ۾ حياتي آهي، ڇو ته ننڍو ٿي وڏو ٿو ٿئي ڦٽي ٿو جو حياتي جا آثار آهن ۽ حيوانات ۽ انسان، نباتات، حيوانات، انسانات، اهي سڀئي حياتي وارا آهن، انهن کي موت به متوارد ٿيندو حياتي به ٿيندي آهي، حياتي ۽ موت انهن جو پنهنجي پنهنجي هيلي وارو آهي ۽ ان کان اڳ ۾ جيڪو حجريات آهي ان حجريات کي موت حياتي ڪونه ايندو آهي پر ائين ناهي انهن ۾ به ڪنهن قسم جي حياتي آهي. قرآن پاڪ ته انهن جي حياتي جو قائل آهي، ان من شيء الا يسبح بحمده ولڪن لا تفقهون تسبيحهم هر شيء الله جو ذڪر ۽ تسبيح ڪري ٿي پر توهان نٿا سمجهو هر شيء ۾ هيء به اچي آهي جيڪي شيون جماد ۽ بي روحيون شيون نظر اچن ٿيون انهن ۾ آهي تسبيح ۽ ذڪر تڏهن ته ڪن ٿا ڪل قد علم صلاته وتسبيحه هر شيء پنهنجي ذڪر ۽ تسبيح کي ڄاڻي ٿي ذڪر تسبيح امر اختياري آهي اختيارات حياتي سان هوندا آهن وهو العزيز الغفور الله تعالي زبردست آهي ۽ حياتي جي رو ۾ انسان پنهنجي راهه جي اندر غلطيون ڪندو الله تعالي معاف ڪندڙ آهي غفور جو مطلب اهو معنيٰ جيڪڏهن هڪڙو رب ڏي متوجه ٿيندو ته پوء پڪڙ کان ڇٽي ويندو بي پرواهي چڱي نه آهي عزيز سان بي پرواهي نه ڪبي وري غفور آ تنهن ڪري بچاء به آهي اهو مطلب ٿيو عزيز چئبو آهي القوي الغالب ان قوت ۽ غلبي جو رب تبارڪ وتعالي مظاهرو ڪيو الذي خلق سبع سماوات طباقا جنهن پيدا ڪيو ستن آسمان کي طبقا طبقا ڪري تهه به تهه ڪري

موٽي ايندي نظر توڏانهن خاسئ معنيٰ خائب ۽ ذليل صاغر ذلت ۾ حسير ٿڪل ماندي ضعيف ٿيل نظر ڪري ڪري ٿڪجي پوندين تنهنجي نظر کٽي موٽي ايندي ڪا شيء نظر نه ايندي آسمان ۾ وڏي چير ۽ ڦاٽ جهڙي ۽ ڪنهن نقص جهڙي الله تعالي جي قدرت جو ڪمال آهي اهو

ستارن سان ماڻهو هدايت لهن پيا، علامتون آهن، وقت جون علامتون ۽ ماڻهو هدايت لهندا آهن، ڪنهن جبلن ۾، برن ۾، بحرن ۾ رستي جي اندر فلاڻي ستاري تي وڃڻو آهي ۽ ٻيو زينت ۽ ٽيون رجوما للشياطين شيطانن جي لاء رجم هتي جيڪو جهان آهي تنهن جي مقابلي ۾ عالم مثال آهي حديث شريف ۾ اچي ٿو ته مثلت لي النار والجنت ما رايت منظرا قط مثله فرمايو ته جهڙو اڄ مان نظارو ڏٺو عمر نه ڏٺم جنت ۽ جهنم منهنجي آڏو هن ديوار ۾ تمثل ڪري بيٺا پڙهايون پيو نماز سج گرهڻ جي سج گرهڻ گرهڻ جي نماز ۾ پوئتي هٽي ويا جيئن ڪو پاڻ کي بچائي. وري ٿوري دير کان پوء وري اڳتي وڌي ويا. ڪانه ياخذ شيئا ڄڻ ڪا شيء پيا وٺن. وري ڇڏي ڏنو. ماڻهن چيو سائين توهان پوئتي به هٽي ويو اڳتي به وڌي ويو فرمايو ته اهڙو مان نظارو ڪڏهن نه ڏٺو جهڙو اڄ جهنم ۽ جنت ڏٺم بخاري شريف جي روايت آهي مثلت معنيٰ هوبهو نه ان جو تمثل ۽ مثال اهو جو مثال اهڙو آهي ڄڻ اصل اهو آهي عالم مثال جو جيڪي اعيان ثابته ٿا چئجن هر شيء جا وجود رب تبارڪ تعاليٰ وٽ آهن جن جو عڪس ۽ اثر هتي آهي معنيٰ جنت ۽ جهنم جو مثال مون کي نظر آيو رايت عنقودا ڇڳا ڏٺم مان اهڙا جو اردت ان اتناول ارادو ڪيم ته وٺان. پوء وري خيال ڪيم ته جيڪڏهن مان اها آخرت جي شيء وٺندس دنيا ۾ ته دنيا کٽي ويندي اها شيء نه کٽندي دنيا ۾ اهڙي شيء اچي نه ڇو ته آخرت اچي معنيٰ دنيا ختم ٿئي نه تنهن ڪري ڇڏي ڏنو وقت کان اڳ ۾ اها شيء نه ئي وٺڻي ان منجهان مثال ثابت ٿيو عالم مثال جو ته اتي ته اهي ستارا امڙ ٿي شيطانن جي لاء مقرر ٿيل آهن هتي انهن جو اثر ڏسڻ ۾ ٿو اچي شيطان مٿي چڙهي ويندا آهن پوء ستارن وٽون لنگهي اڃا آسمان جي عنان ۾ وڃن ٿا ڪنارن تي وچ تي انهن سان مسابقت ٿئي ٿي

اهڙي طرح روحاني طاقتون رب تبارڪ وتعاليٰ رکيون آهن جيڪي ڪڪرن ۾ به ڪم ڪن ٿيون ۽ رجوما للشياطين ۾ به اهي ڪم ڪن ٿيون تنهن ڪري اڄوڪي فلاسفرن جو جيڪو اعتراض آهي ته اهي چڻگون بڻگون ٻيو ٽيو ماديات آهن هڪڙا جوهر آهن مٿي چڙهي ٿا وڃن هوا جي ذريعي پوء اتي بجلي جون ڪرنٽون آهن پاڻ ۾ اچي ٽڪرجن ٿيون پوء باهه ٿي لڳي ان مادي کي پوء جهڙي مادي جي شڪل آهي اونئي ڏيک ٿو پيدا ٿئي جيسين سڙيو هو جي تيز باهه آهي ته تڪڙو تيز مادو آهي ته هڪدم باهه لڳي ٿي وڃي، جيئن پيٽرول کي باهه جي لڳي ته جهٽڪو ڪري ڊگهو ٿي وڃي. تنهنڪري اهي جيڪي فلاسفر آهن اڄوڪا سي ته چوندا آهن ائين پر انهن جي ۽ هن قرآن پاڪ جي درميان ڪو تعارض ۽ ٽڪر ڪونهي هو ظاهر کي ٿا ڏسن جيئن ڪڪر ۽ انهن ۾ باهه گج گوڙ تهڙي طرح هنن ۾ ڪن جو پاڻ ۾ تعارض ڪونهي جي تعارض هجي ته پوء ماڻهوء جي مادي ۽ روح ۾ به ڀلا تعارض بنجي؟ ڪجهه ڪونهي. سڌو سنئون روح ڪارساز آ. انسان جي بدن تي تصرف ٿو ڪري. اهڙي طرح ڪڪرن تي ملڪوتي طاقتون تصرف ٿيون ڪن. اهڙي طرح انهن شيطانن جي اماڙين تي به ملڪوتي قوتون تصرف ٿيون ڪن ۽ اهي انهن کي هلائين ٿا. ائين سمجهو. اهي ويندا آهن مٿي ڪي ڳالهيون جهٽڻ پوء الله تعاليٰ ان جي حفاظت ٿو ڪري مٿي اهو هڪڙو ڪم آهي امتحان پوء ڪي ائين گسي وڃن ٿا نڪري مٿي ڪي مري سڙي به وڃن ٿا احاديث شريف ڳالهه آئي آهي بخاري شريف جي روايت ۾ آئي اعتدنا لهم عذاب السعير جهنم جي باهه اڃا مقرر ڪئي آهي جدا اها به آهي اعتدنا بمعنيٰ هيأنا تيار ڪيوسين سعير النار المتلهبة

جيڪي انساني طاقتون هن انهن انساني طاقتن جي مقابلي کي بيان ڪيو آهي جيڪا مقابل شيء آهي اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا جڏهن سٽيا ويندا انهي ۾ ته ٻڌندا اتي رڙيون وهي تفور اهو پيو جوش ڪندو فار القدر اذا غلا واشتد ڪنو جڏهن ٻڙڪا ڪري پوء چوندا آهن فار القدر وهي پوي هارجي شهيق چئبو آهي صوت شديد روئڻ جهڙو آواز يا ڪو اڃا به سخت ڪاوڙ جهڙو آواز شدت الغيظ تڪاد تميز قريب آ ته ڦاٽي من الغيظ ڪاوڙ کان ڪلما القي فيها فوج جڏهن ان ۾ ڪو ٽولو وڌو ويندو سالهم خزنتها اتان جا پڇندا انهن کان داروغا اهي ماڻهو جن رب تبارڪ و تعاليٰ جي حڪومت ۽ تصرف کي نه مڃيو

زيد ڪونهي بيٺو. آهي ئي ڪونه زيد به ڇو بيهي يا زيد ته آهي پر بيٺل ناهي ويٺل آ. ما نزل الله من شيء اهو سالبو آ. ان جي ٻه معنيٰ آهن. دهريو چوندو ته خدا ئي ڪونهي باقي ڇا نازل ڪري. مشرڪ چوندو خدا ته آهي پر نازل ئي اهو نه ڪيو اٿئي. اهو خالق. ان انتم الا في ضلال ڪبير توهان بيوقوف آهيو معنيٰ الاهي پروگرام نه ٿا مڃين جيڪو اچي ٻڌائي ان کي غلط ٿا ڪوٺين ۽ اهو ڪافرن جو وتيرو آهي پراڻو نبين سان ۽ نبين جي تابعدارن سان اهو طريقو معنيٰ جيڪو مصلح اعظم آهي اهو هوندو آهي نبي وقت جو تابعدارن کي چئبو آهي المصلح مصلح صرف ته مصلحين سان قوم

ڪنهن ٻيء ڳالهه جي، جو ڏسن انهن کي خوف ڪارو ٿيڻو ڏيندا. لهم مغفرة و اجر ڪبير انهن جي لاء بخشش آهي ۽ اجر ڪبير آهي. الله جي صفات جي ڪري رب جو سراغ هن کي لڳو آهي. هن جي عظمت ۽ جلال ۽ ايڏي ڪارنامي ۽ ڪارسازي کي ڏسي هي پنهنجي رب تي پهتو آهي. اکين نه ڏٺو آ پر دماغ سمجهيو آ. انسان جي وجود ۾ هڪڙو رب ڏي رستو آهي نڪتل جو حواس انهيء رستي تي ڪند آهن. اکين جو ڏسڻ، ڪنن جو ٻڌڻ، زبان جو ڳالهائڻ، نڪ جو سنگهڻ، اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم سڀني شين کان مٿي. عقل جي راهه الله ڏي آهي. ان عقل جي راهه کي جنهن استعمال ڪيو آهي اهي آهن ان الذين يخشون ربهم بالغيب غيب ٿيو حواس جي مقابلي ۾ لهم مغفرت اجر ڪبير ان جي لاء بخشيش آهي اجر ڪبير آهي رب جي هستي تي رب جي صفات جي ذريعي عقل جو فيصلو وڃي پورو پهتو معنيٰ پنهنجي رب کي ياد ٿا ڪن، سر ۾ به جهر ۾ به الله سان تعلق رکيو ٿا اچن. انه عليم بذات الصدور رب تبارڪ وتعاليٰ سيني جي رازن کي ڄاڻندڙ آهي. معنيٰ توهان جي ذهن ۾ جيڪي شيون آهن تن کي الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو. انسان جو رب تبارڪ ڪندو، ذڪر جو رستو کلندو، رضا جو رستو کلندو، توڪل جو رستو کلندو، الله جي طرفان اعتماد ۽ امداد جو رستو کلندو ته جهڙو ڪو ماڻهو رستو وٺي. قانون ٻڌائي ڇڏيو الله تعاليٰ. الا يعلم من خلق ڇا نه ٿو ڄاڻي ته ڪنهن پيدا ڪيو آهي ڪائنات کي. وهو اللطيف الخبير هو ته باريڪ شين کي ڏسندڙ آهي، راز ڄاڻندڙ آهي. لطيف ۽ خبير، لطيف چئبو آهي عالم بما ظهر، خبير چئبو آهي عالم بما خفي، جيڪي ظاهر شيون آهن تن کي به ڄاڻي، جيڪي باطن آهن تن کي به ڄاڻي. خبير جو اکر ڄڻ اڃا گهرو ٿيو. صفات جا درجا آهن. مطلب ته انسان جا افعال انهن کي ڄاڻڻ اهو لطيف جو ڪم ۽ خبير وري رب تبارڪ وتعاليٰ انهن جي نيتن کي ڄاڻي جتي هن جي نيت لڳل آهي اتي ان کي به سڃاڻي مطلب ته ان جو پورو علم رب تعاليٰ وٽ آهي هو الذي جعل لڪم الارض ذلولا

ڪلهي تي ماڻهو مٿي هوندو آهي، زمين جي مٿاهينء تي گهمي ٿو، هيٺاهيون زمين جون پاڻيء ۾ آهن، تنهن ڪري مناڪب جو اکر آيو معنيٰ خشڪيء تي توهان گهمندا وتو. ڪلوا من رزقه ۽ رزق به کائو، الله تعاليٰ زمين کي اهڙو پترو نه ڪيو جو جيئن ماڻهو ان تي ويهي ته هليو وڃي گهري اندر، نه وري اهڙو سخت ڪيو جو ان ۾ ڪا کوٽرائي نه ڪري سگهجي، لوهه جي زمين هجي ها ته پوء تعميرات ڪيئن ٿئي ها انهيء تي؟ اها آبادي ڪيئن ٿئي ها؟ رب تبارڪ وتعاليٰ ان ۾ اهڙي نرمي رکي جيڪا ڪم ۾ به اچي، وري اهڙي سختي رکي جيڪو ماڻهو ان ۾ گپ ۾ اندر ڌٻڻ ۾ هليو وڃي ائين به نه. اعتدال تي الله تعاليٰ ان کي پيدا ڪيو. اها آهي فامشوا في مناڪبها جي معنيٰ اليه النشور انهيء رب ڏي اٿڻ هوندو. اصل هتي توهان جي هن دنيا جي زندگي جو مقصد آهي آخرت. رزق کائو، عبادت ڪريو، الله جي مرضي تي هلو، اتي به حساب ڪتاب ٿيندو. جنهن ايڏي زمين توهان کي مسخر ڪري ڏني، فرمانبردار ڪري ڏني، توهان ان جي مالڪ جي تسخير ۾ نٿا اچو، فرمانبرداري ۾ نٿا اچو. زمين ۾ توهان کي ايڏي آزادي ڏنئي، سيڌي زمين تي هلو، پهاڙن تي هلو، هيٺاهين ۾ گهمو. ايتري قدر توهان پنهنجي مرضيء وارا آهيو. توهان پنهنجي اختيارات کي الله جي حوالي ڪريو ته جيئن انهي سان به سچو ٿي پئي ٻانهو. مطلب آ ته تون زمين جي مٿان بااختيار قوت آن. ڇو ته ان جي مٿان چڙهي گهمين ٿو. اڃا تنهنجي مٿان بااختيار طاقت ٻي آهي، تنهنڪري جيئن زمين تنهنجي لاء جهڪيل آهي، تون انهي جي آڏو جهڪيل رهه. اهو مثال آهي انسان جي جهڪاء جو، نيازمندي جو. ڪلوا من رزقه، ان جو رزق کائو. اليه النشور، ان ڏي جيء جيئرو ٿي اٿڻ هوندو.
ءامنتم من في السماء، ڇا توهان بي خطر ٿيا آهيو؟

ڪهڙي طرح مان ڊيڄاريو توهان کي؟ جنهن عذاب کان توهان کي ڊيڄاريم ته ڪهڙو نه تباهه ڪن ۽ هولناڪ عذاب هو. ولقد ڪذب الذين من قبلهم ان کان اڳين به ائين تڪذيب ڪئي هئي نه مڃيو هو ڪوڙو ڪيو انهن جيڪي اڳي هيا فڪيف ڪان نڪير پوء ڪهڙو نه هو منهنجو انڪار اسان به انڪار ڪيوسين پوء نڪير چئبو آهي ڪنهن جي ڳالهه کي رد ڪرڻ معنيٰ عقاب، منڪر جو عقاب آهي نڪير، هن جي حالت جو تغير ۽ ڦير گهير، ڪيڏي اچي وئي. اوهان ته سڌا سنوان ويٺا آهيو زمين تي، پر ڏسو نه هڪ زمين ۾ ڪشش ثقل آ، جيئن جو ڪنهن اڇلي تي شيء اچي هلي پوي، ڪهڙي به شيء ڳوري هجي ته هلي پوي. کنڀ هجي ته به زمين تي اچي موٽي پوندو جڏهن هوا اٿلائڻ کان ڇڏيندس ته. اهي پکي هيڏا سارا ڳورا ٻن ٽن ٻن ٽن سيرن جا به پکي آهن وڏا اهي هوا تي اڏرن اهڙي انهن جي ساخت ۽ الله تعاليٰ بناوٽ ته رکي آهي جو اهي پکي اڏرن کنڀڙون هڻن ته به هوا تي هلن جي کنڀڙون جهلين ته به ترندا وتن.

توهان جو لشڪر، اهو لشڪر آ توهان جو، هي اجهو جيڪو توهان جو لشڪر آ، ينصرڪم من دون الرحمان توهان جي مدد ڪندو الله کان سواء. هتي استفهام آ، همزو استفهام جو آ، ڇا ڪهڙو آ اهو لشڪر جيڪو توهان جو آ، جو توهان جي مدد ڪندو الله کان سواء، ڇا ڪهڙو آ اهو لشڪر الذي هو جند لڪم جيڪو توهان جو لشڪر آ.

اليه تحشرون انهن جي ڏانهن موٽايا ويندؤ ٻيو ڪير آهي اي تجمعون يوم القيامت قيامت جي ڏينهن توهان کي گڏ ڪيو ويندو ايسي تائين الله تبارڪ تعاليٰ پنهنجو ملڪ ۽ حڪومت ٻڌائي ۽ تصرفات سمجهايا پوء ٿو اچي

فرمائي، چون ٿا ماڻهو ته ڪڏهن آهي اهو واعدو ڀلا جو ٻيهر اسان کي اٿاربو الله تعاليٰ وٽ گڏ ڪبو ان ڪنتم صادقين نبين کي ٿا چون سچا آهيو ته ٻڌايو ته اسان ڪڏهن گڏ ٿينداسي هلي قيامت ڪڏهن ايندي قل انما العلم عند الله چؤ اهو علم الله تعاليٰ

پاڻي جا اسباب، پاڻي، صاف، ايتري قدر ڪثير مقدار ۾، زندگي جي بقاء لاء ڪافي هجي، تنهنڪري هر هڪ جيڪو مؤمن متوڪل آهي، پنهنجي رب تعاليٰ خالق الڪل ڪل ۽ مالڪ الملڪ تي ڀروسو ڪري. ۽ هيء به ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته هدايت جا جڏهن چشما سڪي ويندا ته پوء ڪڏهن هدايت ايندو؟ اهو مثال به آهي هتي. ان وقت هدايت ۽ معرفت ڪير پيدا ڪندو؟ بفرض محال جيڪڏهن خشڪ ٿي وڃي، جيئن بدبختن جي تمنا آهي ته هدايت دنيا ۾ نه هجي، پوء مخلوق جي لاء ايڏو صاف سٺو پاڻي جيئن آڻڻ مشڪل آ، تيئن هدايت جو پروگرام، پيغام، آڻڻ به مشڪل آ ته پوء توهان ڪاٿي ڪامياب ٿيندؤ؟ پنهنجي نه جسم کي بچائي سگهندؤ نه پنهنجي روح کي بچائي سگهندؤ. اهو ئي الله آ، الله تبارڪ و تعاليٰ آهي جيڪو ان ڪم سڄي جو مالڪ ۽ ڪارساز آهي.

الله تعاليٰ قسم کڻي قلم جو وما يسطرون جو توهان اهي اکر لکو ٿا ۽ انهي قلم سان لکو ٿا قلم سان لکڻ جي تربيت الله تبارڪ وتعاليٰ انسان ذات کي ڏني دنيا ۾ ڪا به مخلوق قلم کڻي نه ٿي لکي سگهي اظهار ما في الضمير قلم جي ذريعي صفحي جي تختي تي

۽ عبرت بڻجن ٿيون، تنهن ڪري قلم جي وڏي خدمت آهي. قلم جي خدمت دنيا جي جهان ۾ ترار جي نوڪ کان به وڌيڪ ثابت ٿي آهي. حڪومت جو تعلق جيئن قوت سان ٿيندو آهي تيئن قلم سان ٿيندو آهي. زور قلم جو ڪنهن به صورت ۾ ترار جي زور کان اسلحي جي زور کان گهٽ نه آهي، جيڪي انسان قلم سان ڪم ڪري سگهي ٿو، سي زور سان نٿو ڪري سگهي، تڏهن الله تعاليٰ انهي جو قسم کڻي ٿو. قلم هڪڙو آهي لوح محفوظ، ان تي آهي قلم. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمايو، معراج جي رات اهڙو هڪڙو مستويٰ آيو، ميدان آيو، جتي اتي صريف الاقلام ٻڌڻ ۾ ۾ پيا اچن، چيڪٽ قلمن جا. جبرائيل هي ڇا آهي؟ چيس هن سال جي تقدير ساري ڪائنات جي لکجي جدا ٿيندي آهي لوح محفوظ مان اهي قلم پيا ٿا لکن جن جي لکڻ جو آواز توهان ٻڌو ٿا چيڪاٽ قلمن جا پني تي اهي سڀ عالم مثال جون ڳالهيون آهن معراج جون ڳالهيون آهن بهرحال اهو قلم چئجي يا اهو قلم چئجي جيڪو انسان تاريخ ٿو لکي يا اهو قلم چئجي

لکڻ جا ته سڀ الله تعاليٰ جي نظر جي نتيجا آهن وما يسطرون ۽ ٻيو جيڪي لکو ٿا هڪڙو ڪتابت جو آلو ٻيو مڪتوبات ان سڀني جو قسم ۽ شاهدي آهي ته دنيا ۾ جيتري قدر توهان تاريخ کي ڏسو ورق اٿلايو ته اهڙي نعمت جنهن شخص کي ملي آهي اهو نبي هيو سوا لک نبيين جو گذريو انهن کي پنهنجي پنهنجي وقت ۾ اهڙي قسم جا لقب ڏنا ڏنا ويا. توهان کي به اهڙو لقب ڏنو اٿن. جهڙو انهن جو انجام تهڙو هنن جو انجام. وما انت بنعمت ربڪ بمجنون تون پنهنجي رب جي نعمت ۾ مجنون ناهين. مجنون جو مطلب هي آهي ته جيڪا شيء تون پيش ٿو ڪرين اها شيء تمام وڏي شيء آهي. ۽ انهيء شيء جي وڏي عزت آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ اهو جيڪو علم ڏنو آهي، اهو علم تمام وڏو آهي. انهيء علم وارو ماڻهو عام سطح انساني کان بلند، تنهن کي وري عام سطح انساني واري کان هيٺ چئجي. مجنون ته عام سطح انساني کان هيٺ ڪير ٿا آهن. ايڏي بي قدري الله جي نعمت جي پوء جيڪي ايڏي بي قدري ڪندا الله تعاليٰ فرمائي ٿو ان شڪرتم لازيدنڪم شڪر ڪندؤ مان توهان جي نعمت کي وڌائيندس توهان نبوت جي پروگرام جو شڪر نٿا ڪريو نبي جي عزت نٿا ڪريو وان ڪفرتم ان عذابي لشديد جي توهان ڪفر ڪندؤ ته منهنجو عذاب سخت آهي اهو رب تبارڪ و تعاليٰ بيان ڪري نون جو جيڪو عدد آهي سو آهي پنجاهه ڪلمن نون پنجاهه پنجاهه جو جيڪو عدد آهي ان پنجاهه جي عدد ۾ صفين جي لڙائي ٿي هئي، وڏو انقلاب آيو هو. مسلمانن جي دور ۾ هڪڙي وڏي تاريخ لکجي وئي. حضرت علي ڪرم الله وجهه به ان پاسي ڏي آيو، جاتي حضرت عائشه صديقه پهتي هئي. مقصد مان توهان کي اڳي ٻڌايو هو، امن بحالي. انتظام پر وچ ۾ ڪي ماڻهو هيا جن حرڪت ڪري ايڏي امن کي جنگ سان بدلايو ان جو ثبوت هي ته حضرت علي ڪرم الله وجهه کي جڏهن حقيقت معلوم ٿي ته اها باغين جي حرڪت هئي جن ٻنهي ڌرن ڏي جنگ مچائي هر هڪ ڌر ٻئي پاسي ڏي سمجهيو حالانڪه وچ وارن حرڪت ڪئي پوء انتهائي پشيمان ٿيا ۽ جيڪي ماڻهو شهيد ٿيا انهن جي مٿان ڳوڙها ڳاڙيا ڏک ڪيو ته هيترا ماڻهو شهيد ٿيا بي گناهه اهو پنجاهه جو جيڪو عدد آهي رب تبارڪ وتعاليٰ ايڏ اشارو ٿو ڏي ته تهان جي تاريخ ۽ تهان جو قلم ان ڳالهه کي هڪڙي ڏينهن لکندو اهڙو هڪڙو وڏو حادثو واقعو ٿيندو

شاهدي آ مڇيء جي ۽ لوح محفوظ جي قلم جي توهان وچ ۾ آهيو. جيڪي ڪجهه لکو ٿا سو انهيء ۾ اندر آهي. اها معنيٰ به ڪئي ڪنهن نون والقلم جي. ۽ نون جي معنيٰ لا تڪن ڪصاحب الحوت تي مڇي کي چئبو آهي. مڇي جيڪا حضرت يونس عليه السلام واري مڇي هئي. انهيء مڇيء جي شاهدي آ، جنهن هڪڙي نبيء کي پنهنجي پيٽ ۾ امانت رکيو هو. مڇي هڪڙي نبيء جو قدر ڪري سگهي ٿي؟ توهان کي ايترو قدر ڪونهي. مڇي ۽ وري قلم جيڪو تاريخ ٿو لکي انبياء جي، اهي شاهد آهن ته ڪيڏي ڳالهه حضرت يونس عليه السلام جي مضبوط هئي، جو انهي جي وڃڻ کان بعد الاهي عذاب جي نازل ٿيڻ کان بعد ڪنهن نبي کي رب تعاليٰ ٿو قرآن ۾ فرمائي ته اسان نجات نه ڏني الا قوم يونس مگر يونس عليه السلام جي قوم کي آيل عذاب به ٽريو ايڏي تعليم ان جي مضبوط هئي تنهنڪري ان مڇي ۽ مڇيء واري صاحب جي شاهدي آهي. ته تون انهيء رب جي نعمت تي مجنون ناهين، جڏهن ته حيوانات انهيء نعمت جو قدر ٿو ڪري. الله ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي. اهي هڪڙيون توجيهات آهن، جيڪي ڪيون ويون انهن مان پيش ڪيون ويون. اصل اکر چئبو آهي هتي الله اعلم بمراده، الله ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي. ۽ رب تعاليٰ ڪيتريون ڳالهيون هن ۾ محفوظ مستور رکيون آهن. اهي جيڪي حروف آهن سي ڪليات جي منزلي ۾ آهن. ٻيا حروف هوندا آهن جزيات جن جي معنيٰ هوندي آهي. اهي جزيات آهن پنهنجي معنيٰ ۾ محفوظ ۽ محدود تشخص آهي انهن ۾ هنن ۾ تشخص ڪونهي تنهن ڪري اهي ڪليي جي حيثيت رکن ٿا. پوء ڪلي جيتري پنهنجي افراد تي سچي اچي اهو صدق ڪليي جو پنهنجي افراد تي هوندو آهي. اهو صدق پنهنجي ڪليء تي، ڪليء جو پنهنجي افراد تي، جيستائين افراد ملن اها ما به الاشتراڪ هوندي آهي انهن جي.
اها سچي هوندي آهي.
الحيوان جو اکر آهي. هاڻي پنهنجي سڀني انواع تي سچو آهي. الانسان جو اکر آهي. اهو پنهنجي افراد تي سچو آهي. پوء جيستائين اسان کي اهي سمجهه ۾ اچن، تعارف ٿئي اهي الانسان آهن. اوچتو ڪنهن جهنگ ۾، ڪنهن جبل ۾، ڪنهن درياهه ۾، ڪنهن ٻيٽ ۾ ڪٿي جيڪڏهن اهڙي ڪا شخصيت ملي، الانسان جو اکر ان تي سچو آهي، صدق ڪليءَ جي پنهنجي افراد تي مسلم. اهڙي طرح هنن حروف جي حيثيت ڪليءَ جي آهي، جهڙا توجيهات ان سان متضاد نه ٿين، اهي ان جا فرد آهن. اها خاص ڳالهه آهي. جي ائين ڪونه چئبو ته ڪو هن جو فرد ناهي. صدق ڪلي جو آهي اها حيثيت رکن ٿا مقطعات وما انت ما انت بنعمت ربڪ بمجنون تون پنهنجي رب جي نعمت تي جنون ۾ ناهي انهن ڪافرن ائين چيو مڪي جي مشرڪن حضور انور صلي الله عليه وسلم کي ديوانو چيو جن جو اثر ٻڌايو ڀئي اهڙيون ڳالهيون ٿو ڪري جيڪي تمام قوم کان الڳ آهن جنهن کي ڪو مڃي ئي ڪونه ڪو رب تعاليٰ انهن جي باطل خيال جي ترديد ڪئي ۽ پاڻ کي تسلي ڏنائون سي ته جنهن رب تبارڪ و تعاليٰ ايڏو فضل ۽ انعام ڪيو آهي جو جنهن کي الله تبارڪ و تعاليٰ حق جي اک عطا فرمائي ايڏي اعليٰ درجي جي فصاحت ۽ بلاغت ۽ حڪمت ۽ دانائيء جون ڳالهيون، ايتري قدر قوي تاثير ڳالهيون، ايڏو بلند ۽ پاڪيزه شخص انسان، اهڙي شخص کي اهڙي پروگرام ٻڌائڻ واري کي جو جنهن ۾ داناء دنيا جا حيران هجن، جو شاعر ۽ فصيح ان جي جهڙي ڳالهائڻ کان عاجز هجن، جنهن جو ڪردار ۽ اخلاق بي داغ هجي. لقد لبثت فيکم عمرا سنين سالن جا سال مان توهان وٽ رهيس انهي شخص کي ديوانگي جي نسبت ڪرڻ تمام غلط آهي اهي خود پاڻ ديوانا آهن اهڙا عظيم شان مصلح گذريا آهن پهرين قوم انهن کي ديوانو چيو هو مگر قلم جي تاريخ هن ڳالهه کي صاف ڪيو آهي معلومات جو ذخيرو اوراق ۾ مجموع آهي محفوظ آهي ته اهڙن شخصن دنيا ۾ انقلاب آندو، دنيا جي ڪايا پلٽي ۽ اتان جي بد نظاميء کي انتظام ۾ آندو. هتي به.